ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ປະຫວັດສາດລາວເຮົາມີຢູ່ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ເກີດມີການກູ້ຊາດລາວຂຶ້ນຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ບາງເຂດໃນຊາຍແດນລາວຈີນ ແຕ່ນີ້ ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ເ ພາະຂາດເຂີນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ ຕົກມາໃນສະໄໝໜຶ່ງພາຍຫຼັງນັ້ນ ເລີຍມີການຕັ້ງລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ໃນຫຼາຍທະວີບ ດັ່ງທະວີບໂອເຊອານີ ຄື ອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ນິວຊີແລນ ເປັນຕົ້ນ ໃນດ້ານປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ປາກົດວ່າລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະວ່ອງໄວທັນໃຈ ແລະ ໄດ້ຜົນເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ 100% ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ທໍ້ຖອຍ ເພາະໄດ້ພະຍາ ຍາມກູ້ຊາດລາວຢູ່ຕະຫຼອດມາ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການສຳພາດທ່ານ ຄຳຜຸຍ ສີສະຫວັດດີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄຳຜຸຍ ສີສະຫວັດດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ທີ່ ວ່າກ່ຽວກັບລັດຖະບານພະລາຊະອານາຈັກລາວພັດຖິ່ນນີ້ນາ ທີ່ວ່າມັນມີມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ມັນງຽບໄປນີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ດິນຟ້າອາກາດເນາະ ໃນທາງການເມືອງມັນມີມໍລະສຸມຫຼ າຍເດ້ ກະຈຳເປັນຈະຕ້ອງປ່ຽນທ່າທີໃນການທີ່ຈະເອົາຮູບການແບບໃໝ່ ປະຕິຮູບໃຫ້ເໝາະສົມຕາມສະຖານະການໃໝ່ ແລະ ກ່ຽວກັບ ອ່າ ວຽກບ້ານການເມືອງລາວເຮົານີ້ນະ ແມ່ນວ່າລາວຮ່ວມລາວນີ້ ຄັ້ງທີ ໜຶ່ງກໍບໍ່ສຳເລັດ ຄັ້ງທີສອງກໍບໍ່ສຳເລັດ ຄັ້ງທີສາມກໍມາບ້ຽວມາລ້ຽວກັນ ແລ້ວກະແຕກບ້ານໜີເມືອງມາ ເປັນປະຫວັດສາດຂອງຄົນລາວເຮົາຊັ້ນເຖາະ ເພາະວ່າລາວເຮົາບໍ່ເຄີຍໜີບ້ານໜີເມືອງນີ້ຈັກເທື່ອໃນ ປະຫວັດສາດ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນກະມີຄົນລາວກະຈຸກະຈາຍໄປຢູ່ໃນທຸກທະວີບຂອງໂລກນີ້ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ລັດຖະບານພະລາຊະອານາຈັກລາວພັດຖິ່ນນີ້ນະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ໃນທຸກ ຫົນແຫ່ງໃນໂລກນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ກະມີທຸກໆປະເທດ ຢູ່ໃນອົດສະເຕຣເລຍ ປັດຈຸບັນນີ້ກະມີ ແລະ ຢູ່ເມືອງຝຣັ່ງເສດ ຢູ່ເຢຍລະມັນ ຢູ່ສະເປນ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ແລ້ວກະຢູ່ການາດາ ອັນສະເພາະສະຫະລັດອາເມລິການີ້ ກະມີກະແຈກກະຈາຍກັນຢູ່ ກໍຮູ້ສຶກວ່າ ກຳລັງທີ່ເຮັດວຽກທັງເໝີດນີ້ ມີການ ອັນນ່າ ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍທີ່ແໜ້ນ ໜັກແໜ້ນດີຂຶ້ນກວ່າເດີມ ເພາະວ່າກະມີຄຸນນະພາບຫຼາຍສົມຄວນຄືກັນ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງວຽກບ້ານກ ານເມືອງນີ້ນະ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າຍາກຊາແຫຼະ ບໍ່ວ່າການເມືອງຂອງປະເທດໃດກະຢ່າ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ຍົກຕົວ ຢ່າງໃນປະເທດຂະເໝນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເຂົາຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດເອົາບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເນາະ ແມ່ນວ່າທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍ ຂະເໝນແດງບໍ ຂະເໝນຊອນຊານບໍ ຂະເໝນຟຸນຊິນເປັກບໍ ມາເຂົ້າກັນຈຸ້ມເປັນອັນ ດຽວກັນ ຕໍ່ສູ້ເອົາເອກະລາດຂອງປະເທດຂະເໝນຈົນໄດ້ນີ້ນະ ແລ້ວບັດນີ້ລາວເຮົານີ້ກໍ ທີ່ວ່າມີປະມານ 1 ລ້ານຄົນທີ່ວ່າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູໂຣບ ແລ້ວກໍປະເທດອົດສະຕ ຣາເລຍ ແລ້ວກໍຈຸກກະຈາຍກັນໃນແຫ່ງອື່ນເລັກໆນ້ອຍໆໄປນີ້ ກໍກະທັ້ງທີ່ວ່າປະເທດໂບລີເວຍພຸ້ນນະ ອາເມລິກາໃຕ້ພຸ້ນ ອາເຈນຕີນາພຸ້ນ ກໍຍັງມີຄົນລາວຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມສະມ າຄົມສາມັກຄີປານໃດນີ້ກໍ ອັນນີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ເນາະ ອ່າ ຖືກຕ້ອງ ເປັນຄວາມຈິງ ຄັນ ຄັນວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງນີ້ກໍ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນລັດຖະບານພະລາຊະອານາຈັກລາວນີ້ ຊິເຮັດແນວໃດ ຊິກ ຳຊິລາກຊິແກ່ຊິດຶງທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍມາເຂົ້າກັນ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນຢູ່ວົງນອກນີ້ແມ່ນວ່າ ພວກກະສັດກໍມີຂອງເພິ່ນເອງ ຈັກວ່າພວກປະຊາທິປະໄຕ ຈັກວ່າພວກອັນກູ້ສອງກູ້ຊາດອັນໃດກ ະມີ ກະຈຸກກະຈາຍກັນ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍກັນ ແລະ ເຮັດຈັ່ງໃດຊິມີການຕໍ່ສູ້ສຳເລັດເນາະ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມເຫັນ

ອັນນີ້ແມ່ນສ່ວນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສະຫຼຸບເຫັນ ຈັ່ງຊັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄຳຜຸຍ ອັນນະ ທ່ານເວົ້ານີ້ມັນກະຜ່ານມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາມອງໄປໃນອະນາຄົດນີ້ນະ ຢາກຮູ້ວ່າລັດຖະບານພະລາຊະອານາຈັກລາວ ນີ້ ຊິເຕົ້າໂຮມກັນ ຊິໃຊ້ວິທີແນວໃດກໍຢ່າ ເອົາມາເຂົ້າກັນໃຫ້ແໜ້ນແກ່ນກວ່າເກົ່ານີ້ ມັນ ມັນ ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າເປັນໄປໄດ້ ເປັນໄປໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາພະຍາຍາມແລ້ວ ກ່ອນ ອັນ ໄວ ຣັສໂຄວິດ-19 ນີ້ ເຮົາກະມີຕຽມກອງປະຊຸມຂຶ້ນຢູ່ Fresno ໂດຍແມ່ນການສະໜັບສະໜູນ ອັນ ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານພະຈັກລາວພັດຖິ່ນນີ້ ກັບກຳມະການອາເມລິກັນລາວ ເຊິ່ງແມ່ນນາຍພົນອາເມລິກັນ ເອີ ນາຍ ພົນ Dean Murphy ຕຽມກອງປະຊຸມ ທີ່ມີກອງປະຊຸມນີ້ຂຶ້ນ ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງທົບ ອັນ ລວບລວມເອົາກຸ່ມຕ່າງໆ ກະແຈກກະຈາຍ ເອົາມາຮ່ວມໝົດກ້ຽງ ຖືກຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກະເລີຍມີການຕົກລົງກັນ ປັດຈຸບັນນີ້ກະໄດ້ຮັບ ຄຳຕອບຫຼາຍໆຝ່າຍຢູ່ວ່າ ຫຼັງຈາກໄວຣັສນີ້ ພວກເຮົາກະຊິໄດ້ພໍ້ກັນຢູ່ Fresno ແຕ່ວ່າເລື່ອງບັນຫາລາວເຮົານີ້ກໍທີ່ວ່າ ຝ່າຍຄອມມູນິດລາວ ຫຼືວ່າຄອມມູນິດຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າທຳກ ານຕໍ່ສູ້ມາຍາວນານແລ້ວ ແລ້ວກະ ສູນເສຍຊີວິດ ແລ້ວກະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມາກມາຍແລ້ວໄປ ແລ້ວກະຝ່າຍພະລາຊະອານາຈັກລາວກໍປົກປ້ອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ກະເສຍຫາຍສາຫັດວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າ ມັນເປັນການຕໍ່ສູ້ກັນຍາວນານນີ້ນະ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ນີ້ກໍ ຢູ່ໃນລາວນີ້ກະແປວ່າມັນບໍ່ມີເສິກສົງຄາມແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ມັນມີການຕໍ່ສູ້ກັນໃນດ້ານປັນຍານີ້ນະ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນວ່າຊິເຮັດແນວໃດເພື່ອວ່ າ ລາວນອກ ລາວໃນ ລາວກົມມູນິດ ຫຼືວ່າລາວບໍ່ກົມມູນິດ ລາວຫຍັງກໍຢ່ານີ້ ຊິມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນອັນດຽວກັນ ດັ່ງປະເທດຂະເໝນຈັ່ງຊີ້ນະ ຊິເຮັດໄດ້ບໍ່ເນາະ ອັນນະ ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ໂດຍສະເພາະລັດຖະ ບານພະຈັກລາວພັດຖິ່ນ ມີນະໂຍບາຍແບບນີ້ຄືກັນ ແຕ່ປະກາດລັດຖະບານເດືອນ July 2003 ກະໄດ້ປະກາດນະໂຍບາຍໂຕນີ້ ຄືວ່າແກ້ບັນຫາລາວໂດຍສັນຕິ ດັ່ງນັ້ນ ຮອດມາປັດຈຸບັນນີ້ ວິທີສັນຕິຂອງເຮົາລະ ຄືເຮັດໃຫ້ ການກະທຳທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ 1975 ຫັ້ນ ໃຜຜິດໃຜຖືກ ແມ່ນສານຈະຕັດສິນ ແຕ່ວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາລະແມ່ນລາວນອກລາວໃນ ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ ເພາະວ່າແກ້ບັນຫາໂດຍສັນຕິ ດັ່ງນັ້ນລະກະການຮ່ວມກັ ນລະຫວ່າງລາວນອກລາວໃນ ດຽວນີ້ລາວນອກ ກະຄືຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ ມີກອງປະຊຸມກັນຕໍ່ໄປອີກ ຊຶ່ງຈະໂຮມລາວນອກທັງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນີ້ແລ້ວ ເວລາຄືຕໍ່ໃສ່ລາວໃນ ເຮົາກະມີລາວໃນບາງ ສ່ວນຄືກັນ ລາວໃນເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າມັນມີສາມກຸ່ມ ກຸ່ມຮັກຊາດກະມີ ກຸ່ມທີ່ຖືກແກວບີບໃຫ້ແລ່ນນຳຫຼັງແກວກະມີ ຖືກແກວບີບດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທັງໝົດ ໃຫ້ແລ່ນນຳຫຼັງແກວ ແລະກະກຸ່ມໜຶ່ງກະກຸ່ມທີ່ວ່າຖືກ ເຈັກບີບດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດການເງິນການຄ້າຕ່າງໆ ທັງໝົດນີ້ ພາໃຫ້ລາວເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ແທ້ ມີຢູ່ສາມກຸ່ມ ແຕ່ເຮົາເຊື່ອວ່າກຸ່ມລາວຊາດນິຍົມ ເຮົາມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນໄດ້ດີຢູ່ ເພາະສະນັ້ນ ກຸ່ມລາວຊາດນິຍົມ ຈະເປັນຈຸດລວມຊຶ່ງຈະຕໍ່ກັບກຸ່ມລາວນອກ ແຕ່ວ່າທັງໝົດລາວໃນ ທັງໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ເວົ້າກັນ ເພື່ອໃຫ້ເອົາບັນຫາຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສາກົນອັນນ່າ ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຊະຕາກຳຂອງປະເທດລາວຄືນນີ້ ຄື ສັນຍາ Genève ຫ້າສິບສີ່ ຫົກສິບສອງ ລວມທັງສັນຍາປາຣີ ລະຫວ່າງອາເມລິກາກັບພວກອັນນ່າ ຫວຽດນາມ ມາລວມກັນໃໝ່ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມຝັນໃໝ່ຂອງລາວ ທັງນອກທັງໃນ ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ ຄວາມຫວັງຂອງ ເຮົາກະມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈັ່ງຊັ້ນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ເລື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງມື້ກີ້ນີ້ນະ ທ່ານເວົ້າວ່າ ລາວນອກ ຫຼືວ່າລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນນີ້ກັບ ອ່າ ຝ່າຍຫົວນິຍົມຊາດໃນລາວ ອັນ ມີການປະສົມປະສານກັນນີ້ນະ ອັນນີ້ ນີ້ມັນແໜ້ນແຟ້ນປານໃດເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າອັນນ່າ ໄດ້ຮັບຄຳອັນນ່າ ແນະນຳຫຼາຍອັນຢູ່ ຈາກສຽງທາງໃນຫັ້ນ ພວກທີ່ຮັກຊາດເກົ່າໆ ທັງໝົດນີ້ ກະຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼືຖືກສາບສູນໄປ ຍ້ອນວ່າບໍ່ພໍຕ້ອງກັບຈຸດປະສົງຂອ ງພວກຄຸມອຳນາດຢູ່ໃນເມືອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງຫວຽດນາມ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເກົ່າແກ່ເຖົ້າແກ່ທັງໝົດກໍຕາຍໄປນຳ ແຕ່ວ່າເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ທັງໝົດແມ່ນລູກ ພວກລູກຫຼານພວກເພິ່ນ ດັ່ງນັ້ນ ພວກນີ້ ນີ້ຮຽນມາໃໝ່ທັງໝົດ ທັດສະນະການເມືອງອາດຈະມີການແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາ ແຕ່ລວມແລ້ວ ລວມສູນທັງໝົດນີ້ກະໝາຍຄວາມວ່າລາວຄືຄວາມເປັນລາວ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າມີຫຼາຍຄືກັນ ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນ ລາວຢູ່ໃນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເຂົາ ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນລາວນີ້ແຫຼະ ມັນຕໍ່ກັບລາວນອກລາວໃນ ສະແດງວ່າລາວນອກລາວໃນຕໍ່ກັນໄດ້ຢູ່ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນທາງເອີ້ນວ່າຄວາມຮັກຊາດ ວ່າຊາດນິຍົມ ສ່ວນບຸກ ຄົນ ສ່ວນກຸ່ມ ສ່ວນພວກ ແຕ່ວ່າຫຼັກການໃນການແກ້ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ຄືລັດຖະບານເຈົ້າລາວພັດຖິ່ນນີ້ ກໍແມ່ນຫຼັກການໃນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການທີ່ຈະລວມຊາວ ຊາວລາວຊາດນິຍົມທັງໝົດ ທັງລາວໃນລາວນອກ ໃຫ້ ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ທີ່ຈະສ້າງເມືອງລາວໃໝ່ໃນຍຸກສະຕະວັດທີ 21 ດັ່ງນັ້ນ ກະຄືກອງປະຊຸມຢູ່ Fresno ຊິຈະຕັ້ງຂຶ້ນມາຕໍ່ໄປນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລາວນອກນີ້ມີເອກະພາບສຽງດຽວກັນແລ້ວ ທາງລາ ວໃນຈະມາຕໍ່ກັນເອງທັງໝົດ ຊຶ່ງທັງໝົດ ການຕິດຕໍ່ທາງຫຼັງບ້ານນອກບ້ານ ເຮົາກະມີຄືກັນ ອ່າ ຊຶ່ງສາມາດທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ກັນໄດ້ວ່າ ຄວາມຄິດຂອງລາວໃນ ໃນທາງການເມືອງແທ້ໆ ຄິດຈັ່ງໃດແທ້ ອັນ ກ່ຽວກັບເ ລື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່ານີ້ນະ ຍືດຍາວນີ້ກໍແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະຫຼຸບໂດຍສັ້ນໆແບບນີ້ວ່າ ເຈົ້າ ເຊີນ ທີ່ວ່າການປະຕິວັດ ຫຼືວ່າການຕໍ່ລອງກັນ ການເຈລະຈາກັນນີ້ ກໍຍົກຕົວຢ່າງໃນສະໄໝເສິກສົງຄາມໃນລາວເນາ ະ ທີ່ວ່າລາວເສລີກັບລາວກອມມູນິດ ໝາຍເຖິງວ່າພະລາຊະອານາຈັກລາວກັບຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາດກະເຈລະຈາກັນ ແຕ່ວ່າ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ວ່າຈະເຂົ້າໄປເຈລະຈາຫັ້ນ ຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຕໍ່ລອງຈັ່ງຊັ້ນນະ ຄັ ນບໍ່ມີແນວໃດແນວໜຶ່ງມາບັງໜ້າ ຫຼືວ່າມີພະລັງຢູ່ໃນມືທີ່ວ່າຈະໄປຕໍ່ລອງແລ້ວ ຈະບໍ່ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຈັ່ງຊີ້ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ມີຫຍັງທີ່ວ່າເປັນພະລັງວັງຊາ ຊິເປັນອາວຸດ ຫຼືວ່າເປັນເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືໃນກ ານດຶງເອົາຝ່າຍກອມມູນິດຢູ່ໃນລາວ ຄືລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ຫັນໜ້າມາເຈລະຈາກັບພວກທ່ານ ອັນນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະກະເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພາກັນຫ ຍຸ້ງຍາກມາແຕ່ຕົ້ນ ກະຄືອຳນາດການຕໍ່ລອງບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແຕ່ວ່າສຳລັບງານຂອງເຮົາທີ່ສຳຄັນ ກະຄືລວມຕົວຂອງລາວນອກປະເທດນີ້ ກ່ຽວກັບຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍໂລກ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ກົດໝາຍໂລກນີ້ ພວກເຮົ າຕຽມເໝີດແລ້ວ ທັງການເງິນການຄຳກໍວ່າຕຽມ ຄືວ່າສາມາດທີ່ຈະຕັດສິນບັນຫາໄດ້ ຫຼັງຈາກໂຄວິດນີ້ ກະສະແດງວ່າພວກ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າກອງປະຊຸມສານສາກົນ ມື້ກີ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ຫຼືວ່າຟ້ອງຮ້ອງໃນດ້ານກົດໝາຍສາກົນນານາຊາດນີ້ນະ ພັກລັດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນຊິບໍ່ຫົວຂວັນຊັ້ນບໍ ເຂົາເອງເປັນຜູ້ຜິດ ຊຶ່ງຜູ້ຈະຕັດສິນວ່າເຂົາຜິດເຂົາຖືກນີ້ລະ ຕ້ອງແມ່ນ ສານນະ ສານສາກົນ ເພາະ ເພາະວ່າໃນສະໄໝເສິກສົງຄາມເນາະ ກໍແມ່ນວ່າມະຫາອຳນາດຕ່າງໆ ມາເຮັດເສິກສົງຄາມໃນລາວ ຊ່ອຍພະລາຊະອານາຈັກລາວນີ້ຕໍ່ສູ້ ຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາດກໍບໍ່ຍອມ ບັດນີ້ ນີ້ ຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາດ ຫຼືວ່າກອມມູນິດນີ້ ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງແລ້ວ ແລະໃນຖານທີ່ວ່າເປັນລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນ ຫຼືວ່າລາວນອກນີ້ ຊິໄປຟ້ອງຮ້ອງກົດໝາຍນີ້ ມັນ ມັນຊິເອົາຕ່າງປະເທ ດມາຄຸມປະເທດໜຶ່ງນີ້ ພວກເພິ່ນຊິຍອມບໍລະ ອັນນີ້ເຮົາເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງເຂົາ ບໍ່ຍອມນະ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ຮັກຊາດມີຫຼາຍຢູ່ຫັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເລື່ອງສັນຍາທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດຫັ້ນ ຈະໃຫ້ພວກຫວຽດນາມ ອັນນ່າ ປະລະຄວາມຜິ ດພາດຂອງເຂົາ ກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ລາວແດງຍອມເປັນຝ່າຍຜິດ ກໍເປັນໄປ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ນີ້ແມ່ນສານສາມາດ ສານໂລກສາມາດທີ່ຈະເອົາ ສປປ ລາວ ເຂົ້າສານໄດ້ຄືກັນ ຂຶ້ນສານໂລກ ສານສະຫ ະປະຊາຊາດ ບັນຫາມັນເວົ້າໄປເວົ້າມາແລ້ວ ເລື່ອງການເມືອງລາວນີ້ ມັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຂອງລາວນອກ ຫຼືວ່າລາວອົບພະຍົບນີ້ນະ ມັນ ມັນກ່ຽວມາຫາບ່ອນທີ່ວ່າລາວອົບພະຍົບ ຫຼືວ່າລາ ວນອກ ທີ່ວ່າທ່ານເປັນລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນນີ້ນະ ມັນບໍ່ມີຄວາມສະມາຄົມສາມັກຄີກັນນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມອີກຄັ້ງໜຶ່ງວ່າ ຊິເຮັດແນວໃດຊິ ຊິ ຊິດຶງເຂົ້າມາໃຫ້ມັນມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ຊິໃຊ້ລະບອບລະບົບ ວິທີການຜະເດັດການ ຫຼືວ່າປະຊາທິປະໄຕ ຫຼືວ່າຊິຮ້ອງຂໍກາບໄຫວ້ກັນ ໃຫ້ມາສະມາຄົມສາມັກຄີກັນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຊິເຮັດ ຄວນເຮັດແນວໃດເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າແລ້ວເມື່ອກີ້ວ່າ ເຮົາຊິໄດ້ພົບກັນຢູ່ນະ ເຟຣສໂນ ດຽວນີ້ເຮົາຄິດວ່າໃນກອງປະຊຸມຢູ່ເຟຣສໂນທີ່ຈະເກີດມານີ້ ແມ່ນລວມກັນໄດ້ເບີດແລ້ວ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢູ່ເຟຣສໂນນີ້ ຊິແມ່ນມື້ໃດເນາະທ່ານ ຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ວ່າ ຖືວ່າຖ້າອັນໄວຣັສນີ້ຢຸດໄ ປຍາມໃດລະ ເຂົາປະກາດ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ຊື້ປີ້ຍົນໄດ້ທັງເໝີດແລ້ວ ທ່ານກະຊິໄດ້ຍິນດອກວ່າຈະເລີ່ມໄດ້ໂລດ ເອີ ໃນພົ້ນທັງຄະນະຂອງເຮົາທີ່ແມ່ນໝູ່ໃຜໝູ່ມັນ ກະເຫັນວ່າລົມກັນເຂົ້າໃຈກັນດີເບີດແຫຼະ ມີແຕ່ ຖ້າເວລາການເດີນທາງພົບກັນເທົ່ານັ້ນ ມັນກະອາດຈະເຈລະຈາ ຫຼືວ່າປະຊຸມເຂົ້າກັນໄດ້ ແຕ່ວ່າສັນດານ ຫຼືວ່ານິໄສໃຈຄໍ ຫຼືວ່າການປະຕິບັດມາໃນອະດີດນັ້ນ ມັນ ມັນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນສູນພຸ້ນ ຄັນວ່າໄທເອົ າໄກ່ມາໃຫ້ຊີ້ ໄກ່ຫັ້ນກະແມ່ນພັນກະດູກ

ຕັ້ງແຕ່ຂ້າມຂອງມາພຸ້ນລະໄປ ຄັນສິເວົ້ານະ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທ່ານກະມີນະໂຍບາຍທີ່ວ່າສິມາເຕົ້າໂຮມກັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຂໍຖາມທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງວ່າ ມັນສິເປັນໄປໄດ້ບໍ່ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ ອໝັ້ນວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ ອັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານນີ້ບໍ່ວ່າ 1 ຊ່ອຍກັນເຮັດວຽກ ຢ່າຍາດກັນເຮັດວຽກ ເພາະສະນັ້ນ ການຮ່ວມຊຸດໃໝ່ທັງໝົດນີ້ ແມ່ນຕັ້ງກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຜນຂອງການຕໍ່ສູ້ຄະດີທາງສ ານສາກົນ ໄປຮ່ວມກັນ ໃຜມີມວຍ ໃຜມີມວຍ ມີຄວາມຮູ້ຈັ່ງໃດ ທັງໝົດຈະຕ້ອງປະກອບກຳມະການຂຶ້ນ ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ມາຮ່ວມກັນທັງໝົດນີ້ ເຂົາເຈົ້າມີຄົນທີ່ຕາງໜ້າກຸ່ມຢູ່ໃນເມືອງລາວ ຊຸດນີ້ຈະຕ້ອງເອົາມາລົມກັ ນ ແລະ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງທະນາຍໂລກ ທະນາຍສາກົນ ຂໍຖາມອີກແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເມີນເສີຍ ຫຼືວ່າບໍ່ສັງເກດເຫັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບ ານລາວພັດຖິ່ນ ຫຼືວ່າຜູ້ໃດກະຢ່າ ທີ່ລາວນອກມີອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆນະ ແລະ ຂໍຖາມໂດຍສະເພາະຂອງລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນນີ້ນະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານນີ້ກໍ ມັນມີແນວໃດແນວໜຶ່ງປົກປ້ອງຄວາມປອດ ໄພຫຼືບໍ່ ໝາຍເຖິງວ່າມີອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ວ່າມາປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງພວກທ່ານຫຼືບໍ່ ທ່ານຄຳແລງໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຂອງຈັ່ງຊີ້ນີ້ເປັນຂອງທີ່ວ່າຖ້າສິລົງເຮືອແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຟອງ ຂອງມີແຕ່ຕຽມເທົ່ານັ້ນ ຕຽມໄມ້ພາຍ ຕຽມເຮືອ ຕຽມຫຍັງມັນຄັກແນ່ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນນັກວິຊາການຜູ້ເຮັດວຽກສະເໝີ ຈະຕ້ອງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກັນກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ການທີ່ວ່າບອກວ່າບໍ່ໃຫ້ມີລົມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຟອງ ບໍ່ໃຫ້ເຮືອລົ່ມ ນີ້ຮັບປະກັນບໍ່ໄດ້ ມີແຕ່ຄວາມລະວັງຕົວສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນກະສິບໍ່ລອດຕົວ ຄັນສິເວົ້າ ເລື່ອງຕ່າງໆທັງໝົດນີ້ ເຮົາບໍ່ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນນີ້ຫຼັບຕາເດີນທາງ ແລ້ວເຮົາກະບໍ່ຍຸໃຫ້ຄົນນີ້ນະ ຢ້ ານໃນການທີ່ຈະອອກເດີນທາງ ໜ້າທີ່ທີ່ ໜ້າທີ່ຊາດ ໜ້າທີ່ປະຊາຊົນ ໜ້າທີ່ປະຫວັດສາດນີ້ ມັນຈະຕ້ອງມີການສ່ຽງຊີວິດກັນຕໍ່ສູ້ ແຕ່ລວມແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຄິດວ່າ ຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ລອດຮອດປັດຈຸບັນ ກະຄືກຸ່ມຕ່າງໆມີການຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນຕົວເອງພໍເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຖ້າວ່າແລ້ວກອງປະຊຸມເຟຣສໂນນີ້ ອາ ຮອດຂັ້ນຂຶ້ນສານໂລກແລ້ວ ສະແດງວ່າ ເຮົາມີ ເຮົາມີທະນາຍໂລກເຂົ້າໃສ່ກັນແລ້ວ ວ່າຊະ ທຸກຄົນຢູ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຍໂລກ ແລະ ມີຄະນະກຳມະການ ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຍໂລກຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຄະດີສານ ແລ້ວກະສູ້ກັບຫວຽດນາມ ສູ້ກັບລາວແດງທີ່ຍຶດອຳນາດວັນທີ 2 ທັນວາ ເຮົາຖືວ່າເປັນການຍຶດອຳນາດທີ່ຜິດກົດໝາຍທັງໝົດ ຜິດຫຼາຍຊັ້ນ ລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນ ຫຼືວ່າລາວນອກນີ້ສິໄປອາໄສກົດໝາຍສາກົນນີ້ນະ ທີ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ບໍ່ແມ່ນຂອງພັກລັດລາວນີ້ກໍ ກະແ ມ່ນວ່າຄຳທີ່ວ່າກົດໝາຍ ກົດກໍແປວ່າບີບໄວ້ ໝາຍກໍແປວ່າໝາຍຫົວໄວ້ຫັ້ນລະໄປ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ສົມມຸດວ່າເອົາກົດໝາຍມາຊີ້ຂາດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ບໍ່ຮັບຮູ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ເອີ ສານສາກົນ ສານສ ະຫະປະຊາຊາດຕັດສິນກ່ຽວກັບປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລ້ວກະກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອນີ້ກໍຫຼາຍອັນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮັບຮູ້ ແລ້ວບໍ່ເຫັນເຮັດຫຍັງເຂົາໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ແລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສົມມຸດວ່າລັດຖະບານລາວ ພັດຖິ່ນຖືກຕັດສິນໃຫ້ປົກຄອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງລາວເນາະ ແລະ ຝ່າຍວຽງຈັນຫັ້ນບໍ່ຮັບຮູ້ ແລ້ວກໍບໍ່ໃຫ້ກັບເມືອລາວ ແລ້ວ ແລ້ວສິເຮັດຈັ່ງໃດ ໂຕນີ້ນີ້ແມ່ນເຮົາ ເຮົາໄດ້ ໄດ້ບົດຮຽນຄືກັນ ອັນນີ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄື ກັນ ຮູ້ຈັກໃນວິທີທີ່ເຮົາເຮັດຕໍ່ໄປນີ້ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຈະຕ້ອງມີອາວຸດລັບອັນໜຶ່ງທີ່ ນັ້ນນະ ທີ່ຈະຕ້ອງບໍ່ຄືກັບຟີລິບປິນກັບ ສປປ ຈີນ ເຮົາຈະຕ້ອງມີອາວຸດລັບຂອງເຮົາເອງ ສຳລັບປ້ອງກັນ ສຳລັບບັງຄັບໃຫ້ພວກນັ້ ນຕ້ອງຍອມຮັບ ກ່ຽວກັບອາວຸດລັບທີ່ທ່ານເວົ້າເມື່ອກີ້ນີ້ແມ່ນລະເບີດປະລະມະນູບໍ່
ອາວຸດກັບແຜນລັບຂອງມັນ ມັນກະຕ້ອງມີຍຸດ ຍຸດ ຍຸດທະສາດຂອງມັນເນາະ ໃນຂັ້ນທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດຕໍ່ໄປນີ້ ເຮົາກະຕ້ອງມີຍຸດທະສາດຂອງເຮົາ ກໍຄືສິບໍ່ສາມາດເອົາມາປະກາດໄດ້ເວລານີ້ ແຕ່ວ່າປະຫວັ ດສາດຂອງມະນຸດນີ້ເນາະ ແມ່ນວ່າມັນຖືກຕ້ອງເດ້ ທີ່ວ່າສະຫາຍໃຫຍ່ເໝົາເຈີຕຸງເວົ້ານີ້ ອຳນາດການປົກຄອງນີ້ມັນກຳເນີດເກີດມາຈາກປາຍປືນນີ້ນະ ບໍ່ວ່າປະຊາທິປະໄຕເສລີພາບໃນອາເມລິກາກໍເກີດ ມາຈາກປືນ ແລະກໍຢູ່ຢູໂຣບ ບໍ່ວ່າໃນຫົນແຫ່ງໃດເກີດມາຈາກປືນໝົດ ບາດນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າພວກທ່ານບໍ່ມີກຳລັງກອງທັບທີ່ວ່າທຳການຕໍ່ສູ້ໄດ້ ລະເຮັດ ເຮັດຈັ່ງໃດສິ ສິ ສິມີອຳນາດ ສິ ສິ ສິມີປາກມີສຽງ ສິໃຫ້ຝ່າຍ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວນີ້ມາເຈລະຈາກັບທ່ານ ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຄົນທີ່ຮັກຊາດຢູ່ທາງໃນເຮົາກໍມີຄືກັນ ແລະ ຄົນຮັກຊາດລະດັບທີ່ສາມາດ ອັນນາ ມີສະແດງອຳນາດອິດທິພົນໄດ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງຂອ ງການຕໍ່ສູ້ທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຈີນຕົກໄປຈາກ ອັນນາ ຄໍຂອງ ສປປ ລາວນີ້ ທາງໃນເຮົາກະມີ ເຮົາ ເຮົາຄິດວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ວ່າເຊັກກັນວ່າເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ ໃນລະດັບໃດ ທີ່ສາມາດຈະເຂົ້າມາ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເອີ້ນວ່າມີອຳນາດການຕໍ່ລອງຂຶ້ນທາງໃນປະເທດ ເພື່ອສິໃຫ້ການ ອັນນາ ດຳເນີນການເມືອງຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົານີ້ໄດ້ຜົນຫັ້ນນະ ອຳນາດຕໍ່ລອງພາຍໃນປະເທດນີ້ ປາ ກົດວ່າເຮົາກະຈະມີຄືກັນ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສຳຄັນທີ່ສຸດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າທ່ານນີ້ກໍມີລູກມີຫຼານໄປແລ້ວບັກຫຼາຍໆ ວ່າຊັ້ນຕົວະ ໝາຍເຖິງວ່າຜູ້ໃດກໍຫົວຫງອກເ ຖົ້າແລ້ວ ບາງຄົນກໍຍ່າງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຢູ່ YouTube ເບິ່ງຂ່າວສານຕ່າງໆນີ້ກໍ ຄັນວ່າມີກອງປະຊຸມ ຫຼືວ່າກອງທັບລາວວ່າຊີ້ ໄປບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ກະມີແຕ່ຜູ້ເຖົ້າ ມັນບໍ່ມີຜູ້ໜຸ່ມຈັກຄົນຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ຂ້າພະເ ຈົ້າຂໍຖາມທ່ານວ່າ ໃນນາມລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນສິຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ ບໍ່ດັບສູນຕາຍໄປເອງນີ້ນະ ພວກທ່ານມີນະໂຍບາຍມາເສີມສ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມນີ້ ຂຶ້ນມາແທນຫຼືບໍ່

ອັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຕຽມຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ຕຽມຢູ່ແລ້ວ ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆທັງໝົດ ປາກົດວ່າມີຄົນໜຸ່ມເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລະ ເຮົາເຊື່ອວ່າຄົນໜຸ່ມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ອ່າ ກໍຄືກັນ ທີ່ວ່າຄົນຫົວໃໝ່ ຄົນໜຸ່ມທັງໝົດຈະບໍ່ເປັນຄືຫົວເກົ່າ ບໍ່ແມ່ ນຫົວດຽວ ແນວຄິດດຽວ ຄື ອັນ ແບບໄກສອນ ແບບໜູຮັກ ແບບຄຳໄຕ ມັນຈະມີຫົວໃໝ່ຂຶ້ນມາ ຫົວໃໝ່ຂຶ້ນມາປັບສິຕ້ອງການອິດສະຫຼະເສລີ ຄືເຮົາຄິດທັງໝົດນີ້ ເຖິງແມ່ນເຂົາປາກບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫັ້ນ ກໍບໍ່ມີໃຜລະຕ້ອງກາ ນ ອັນ ຄວາມອະທຳ ຄວາມຂົ່ມເຫັງ ເຂົາຕ້ອງການອິດສະຫຼະເສລີ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຈັງຫວະຂຶ້ນມາ ງານນັ້ນນີ້ ຊາດ ງານຊາດເປັນຂອງໝົດທຸກຄົນໃນຍຸກໃໝ່ ກະຄືຂອງຍຸກ ຂອງລູກຫຼານລາວສະຕະວັດທີ 21 ເຮົາເຊື່ອ ວ່າພວກໜຸ່ມທັງໝົດນີ້ຈະພຸ່ງຂຶ້ນມາໄດ້ໃນບໍ່ດົນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງໄຂປະຕູໃຫ້ມີທາງອອກທາງເຂົ້າ ກະຄືການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ ຊຶ່ງມີຮູບຮ່າງການຕໍ່ສູ້ເຂົ້າມາເປັນຕົນເປັນໂຕຂຶ້ນມາແຕ່ຕົ້ນທາ ງ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຮ່ວມກັນໄດ້ລະ ຈະເຫັນ ການຮ່ວມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືມາຈາກກຸ່ມຕ່າງໆ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມຫວັງຄິດວ່າເປັນໄປໄດ້ຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຢືນໃນຫຼັກຄວາມສາມັກຄີ ເ ຮົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂັດຂ້ອງກ່ຽວກັບການທີ່ມີຫຼາຍພັກ ຫຼາຍເຜົ່າ ຫຼາຍພວ ພວກ ແຕ່ເຮົາເວົ້າສະເໝີວ່າຈະຕ້ອງແກ້ບັນຫາໂດຍເຮັດໃຫ້ ເມືອງລາວນີ້ໃຫ້ເປັນຂອງປະຊາຊົນໃນລັກສະນະຮູບສາມັກຄີ ກ່ອນຊິຖາມຄຳ ຖາມຄຳສຸດທ້າຍນີ້ ແມ່ນວ່າຢາກຊາບ ຫຼືວ່າຢາກໃຫ້ທ່ານບອກໃຫ້ຮູ້ແດ່ ເພາະວ່າທ່ານເຄີຍໃຫ້ສຳພາດແກ່ຂ່າວສານພາສາອັງກິດສາກົນແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂໍຖາມທ່ານວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຂອງລັດຖະບານພະລາຊ ະຈັກລາວນີ້ນະ ຈຸດປະສົງແມ່ນຫຍັງເນາະ ການປ່ຽນລະບອບ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນຟື້ນຟູລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍມີພະມະຫາກະສັດເປັນປະມຸກ ເອົາລະບອບ ຂອງພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາລາດກັບຄືນມາ ກໍແ ປວ່າລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນນີ້ ມື້ກີ້ນີ້ສະຫຼຸບວ່າຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີປະຊາທິປະໄຕບໍ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແຕ່ວ່າໂດຍມີພະມະຫາກະສັດເປັນປະມຸກ ກັບຄືນພະລາຈັກລາວ ສິດທິມະນຸດ ເສລີພາບ ກະເປັນອັນວ່າ ຂໍຂອ ບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄຳຜຸຍ ສີສະຫວັດດີ ຂອງລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນນີ້ຢ່າງລົ້ນເຫຼືອທີ່ສຸດ ທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ແລະກະໃຫ້ຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍຈາກຈິງໃຈ ຂໍຂອບໃ ຈນຳຫຼາຍໆ ຂໍຂອບໃຈທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຊາດບ້ານເມືອງເຮົາເນາະ ຂໍຂອບໃຈ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງພອດຄາສ